ملڪ، ملڪ جي حڪومت، انصاف، عدل، صالحن حڪمت عملي. ڀلا ٻيا صالح، ظالم، اهي جي ملڪ جا حاڪم آهن. قبضو هوندو آهي ٻن قسمن جو، ملڪيت تي قبضو هوندو آهي ٻن قسمن جو. هڪڙو قبضو هوندو آهي ورثي طور، جو ڪنهن جا وڏا وڃن پوء ورثي ۾ ملڪيت ملي. ٻيو قبضو هوندو آهي غاصبانه طور. ڪنهن جي ڪو ملڪيت ڦري وڃي ظلم جي ۽ ڏاڍ جي طريقي سان. رب تعاليٰ فرمايو ته ورثي طور اها زمين ۽ اها هن دنيا جي بادشاهي عدالت ۽ انصاف صالحن جو آهي باقي غاصبانه ته ٻيا به پنهنجو اچي حق ڄمائيندا. ان جي هيء معنيٰ ڪهڙي ته جيڪي به ملڪيت جا مالڪ، حڪومت جا حاڪم، زمين تي قابض آهن اهي اهي صالح آهن. ان الارض يرثها من عبادي الصالحون منهنجي زمين جا جيڪي وارث ۽ مالڪ حاڪم هوندا آهن سي صالح هوندا آهن الٽي فتويٰ اها ڪانهي فتويٰ هي آهي ته منهنجي زمين تي ورثي طور حاڪم صالح هوندا آهن باقي غاصبن جي به ڪا ڪمي ڪانهي غاصب اچي غصب ڀلي ڪن اها جدا ڳالهه آ جيئن هن وقت ۾ حڪومت جي مٿان غاصب آيا آهن غصب ڪري اچي ويهي رهيا قبضو ڪري باقي غاصبن کان ڇڏائڻ اهو ته لازم ۽ فرض آهي. غاصب کان ملڪيت ڇڏائي صالحن جي هٿ ۾ آڻجي، اهو ته لازم آهي. جيڪڏهن هڪڙو شخص چئي ته منهنجي ملڪيت ڀلي غاصب وٽ هجي، پوء اهو ڪهڙو ماڻهو چئبو؟ يا ته پنهنجي ته ناهيس جو بخشي ٿو، الله جي آهي. رب تعاليٰ ڏني آهي صالحن کي ورثي ۾، غاصب اچي ان تي قبضو ڪن، اهي ڪوشش ڪري ان کان ڇڏائين. الجهاد ماض الي يوم القيامه نبي سائين فرمايو ته جهاد قيامت تائين هلندو الله تعالي جي حڪومت کي قائم ڪرڻ غاصبن کي پري ڪرڻ لٽيرن کان دولت کي کسي صالحن جي هٿ ۾ ڏيڻ اهو جهاد آهي اهو جهاد قيامت تائين جاري ٿيندو الله تعاليٰ فرمائي ٿو وعد الله الذين آمنوا منڪم الله تعاليٰ مومنن سان توهان منجهان ڪيترن سان واعدو ڪيو آهي

جو واعدو آهي، جنهن جي خبر هن پنهنجي ڪتابن شرعين ۾ ڏني آهي. لوح محفوظ ۾ به آهي، جيڪو ام الڪتاب آهي، اتي اهو واعدو درج ٿيل آهي. انبياء ڪرام جي زباني سان به اهو واعدو دهرايل آهي. دائود عليه السلام جي ڪتاب زبور ۾ به نصيحت کان بعد الله فرمائي ٿو ته اسان اها ڳالهه لکي هئي، ان الارض يرثها من عبادي الصالحون. ته منهنجي زمين جا وارث صالح بندا ٿيندا ڪامل وفادار هوندا بانا مدت دراز تائين اهي وارث هوندا مشرق مغرب ۾ آسماني الهي حڪومت قائم ڪندا نبي اڪرم صلي الله وسلم جي اها پيشن گوئي برابر پوري ٿي فرمائن ٿا ان الله تعاليٰ زويٰ الارض الله تعاليٰ زمين مونکي ويڙهي ڏني

تي حضرت عيسيٰ عليه السلام جي حڪومت پوري انسان ذات تي هوندي. ان في هذا لبلاغا بيشڪ هن ۾ آهي مطلب تائين پهچڻ لقوم عابدين اهڙي قوم جي لاء جيڪي عبادت وارا آهن اها اجازت ۽ اهو موقعو ان مطلب تي پهچڻ لاء الله تعاليٰ فرمائي ٿو اسان ڏنو آهي وقت عبادت ڪندڙن صالحن بندن کي پوء ڪوشش ڪري. وما ارسلناک الا رحمة للعالمين اسان توکي جهانن کي رحمت ڪرڻ لاء موڪليو آهي. رحمت جو جهاد به هڪڙو پهلو آهي. ڪافرن کي سزا ڏيڻ اهو به رحمت جو پهلو آهي. بدبخت جيڪڏهن رحمت عامه کان نڪري وڃي منتفع نه ٿئي ته انهن کان آزاد آزادي ته ملندي ڪا باقين کي. اها به رحمت آ. ظالم سان مظلوم جي جان ڇٽي. هن دنيا کي ميدان بڻايو ويو آهي ظالم ۽ مظلوم جي جنگ جو رب تعاليٰ جو واعدو آهي

مجرمن جي سزا جو قرآن پاڪ چار درجا رکيا آهن، مجرم چار آهن، تن منجهان ڦاسي به سزا آهي. ولاهدينهم ضرور هدايت ڪندس انهن کي وهم ڪارهون نا پسند ڪندا زور سان هدايت انهن کي ڏبي اني رحمة بعثني الله مان رحمت آهيان الله مون کي رحمت ڪري اٿاريو آهي لا يتوفاني حتي يظهر الله دينه تيستائين الله مون کي نه ماريندو جيستائين دين دنيا ۾ غالب ڪري حضور انور صلي الله عليه وسلم جن واقعي غالب ٿيو پوء نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم پنهنجي رب ڏي ويا ۽ پنهنجي رب ڏي راضي ٿي ويا قل انما يوحيٰ الي چئو مون ڏي وحي ڪيو آهي انما الٰهڪم الٰه واحد ته منهنجو مالڪ الٰه هڪڙو آهي فهل انتم منتهون پوء توهان آهيو ڪي انتها ڪندڙ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي رحمت الله تعالي بڻايو آهي ان رحمت جو هڪڙو پهلو اهو آهي ته غريبن ۽ ضعيفن ۽ مسڪينن کي رحم ڪجي مظلومن کي ظلم کان آزاد ڪجي ظلم کان آزاد ڪرڻ جو پهلو اهو آهي ته ظالم ختم ٿئي يا ظالم تائب ٿئي ايتري قوت ان جي مٿان جاري ڪجي رحمت جي اها معنيٰ نه آهي ته ٻانهون ٻڌي ماڻهو بيٺو رهي سوچي ڏياري اها معنيٰ هاڻي ڪئي ٿن. اسلام کي اخلاق جي طور تي بلند ڪيو ويو. ڇا پوء جنگ بداخلاقي آهي؟ ظالم کي سزا ڏيڻ بداخلاقي آهي؟ مجرم کي پنهنجي ڪيفر ڪردار تي پهچائڻ بداخلاقي آهي؟ ته پوء يورپ کان وڌيڪ اخلاق وارو ڪونه ڪونهي جن جي عورتن جي پويان سورهن سورهن لڳل آهن اي بي ڪڏهن وري ڪنهن جي هڪ هڪڙو ميمبر هوندا آهن انهن سورهن ۾ اها اخلاقي آهي

تنهن وقت ۾ اڃا پيشاب جي پرهيز جو به حڪم نه آيو هو يا انهن جو علاج مخصوص هو اهو مذهب مسئلو فقه جو آهي ويا اتي وڃي ڪجهه وقت رهيا تشرب من ابوالها والبانها ٺيڪ ٿي ويا واستاقوا الابل

۽ هن کي ڏاڍي تڪليف ڏنائون فرمايائون ته هنن جا هٿ پير ڪٽيو ايديهم وارجلهم من خلاف واري قانون سان جو قرآن ۾ اچي ٿو هٿ پير هن جو ڪپيائون ۽ پوء هنن کي کڻي ڦٽي ڪيائون زمين واديء خشڪ ۾ پوء اهو زمين کي چک پيا پائن ان جي ڪري نبي سائين فرمايو ته هنن کي اکين ۾ سرائي تپائي سرايون تپائي اکين ۾ گهمائي لوهه جون سرايون تپائي اکين ۾ گهمايو اکين ۾ ڪڍيائون ائين منهنجو مطلب آهي ته الله فرمايو ته انڪ لعلي خلق عظيم وما ارسلناڪ الا رحمة للعالمين هاڻي غور ڪندا وڃو يا هٿ کڻو يا انهي کي رحمت چئو جيڪي ماڻهو نبي سائين جي لاء چون ٿا ته اسلام خلق جي ۽ اخلاق جي زور سان پکڙيو آهي اخلاق ڏسو اهو توهان جي مرضي جيئن سمجهو اسانکي ڳالهه توهان سان ڪرڻي آهي نه

اهو توحيد جو پيغام آ. الله جي بادشاهي جو پيغام آ. باغي جي سزا آهي. نبي جو خلق آ. انڪ لعلي خلق عظيم تون وڏي خلق تي آهين. اهڙو مسلمان پٽ هو. فان تولوا جيڪڏهن ڦري ويا فقل آذنتڪم علي سواء تون چوين ته اسان خبر ڏني آ توهان کي برابر پوري خبر ڏني اٿئون امانت ۾ خيانت ڪانهي وان ادري اقريب ام بعيد مان نٿو ڄاڻان ته نتيجو ويجهو نڪري يا پري ما توعدون جنهن جو توهان کي واعدو ڪيل آهي ان جي مون کي خبر ناهي الائي ڪهڙي وقت نتيجو نڪري اهو عذاب جو نتيجو ضرور ايندو مگر ڪڏهن ايندو ان جي مون کي خبر ناهي جلد اچي يا دير انه يعلم الجهر اهو ظاهر کي به ڄاڻي ٿو من القول لاجان گفتگو ويعلم ما تڪتمون توهان جي مخفي ڳالهيون الله تعاليٰ انهن کي به ڄاڻي ٿو ۽ وان ادري لعله فتنة لڪم مان نٿو ڄاڻان ڪڏهن ايندو. شايد انهيء تاخير ۾ امتحان هجي توهان جي لاء. ومتاع الي حين ۽ فائدو هجي ڪنهن وقت مقرر ڪرڻ. ڪيئن ته متان توهان منجهون ڪو توبه ڪري وٺو. توهان تڪڙ تڪڙ شروع ڪئي ته عذاب اچي عذاب اچي. ڄڻ مٺائي توهان کي کارائبي جو ان جي لاء تڪڙ ٿا ڪريو. بدبخت جو هڪڙو طريقو آهي. اهو به انڪار جو طريقو آهي. قال رب احڪم بالحق

الله اسان جو رب آ رحمان مستعان آ جنهن کان مدد ورتي وئي آ عليٰ ما تصفون جيڪي توهان بيان ٿا ڪيو ان بيانن تي تنهنجي توهان جي گفتگن تي توهان جي ٺاهه جيڪي ٺاهيو ٿا انهن تي جواب ۾ الله تعاليٰ جي مدد کپي توهان ماڻهو ڪهڙا آهيو ڪافرن جو خرافات جو ڪهڙو مقابلو آ تنهنجي مدد کپي جو تون پنهنجي مدد سان اسان کي ڪافرن جي مٿان فتح ڏي اسان کي انهن جي قول تي فتح ڏي قول سان انهن جي عمل تي اسان کي فتح ڏي عمل سان انهن جي مقابلي تي فتح ڏي اسانجي تائيد جي مقابلي سان انهن جي ظلم تي اسان کي فتح ڏي عدالت سان اها حقانيت اسلام جي صداقت اها انهن جي مٿان ثابت ٿي اسانکي ان ڳالهه تي پورو ڀروسو آهي ربنا الرحمان اسانجو رب آهي رحمان رحمت وارو المستعان

کير پياريندڙ عورت پنهنجي ٻارن کي وساري ويهندي. حمل واري عورت جا ٻار ڪري پوندا. زلزلو ساعت جو شدت حرڪت جي ۽ اهو اضطراب زمين جو ايڏو هوندو جو هر هڪڙو شخص غافل ٿي ويندو اهڙو هڪڙو موقعو اچڻ وارو آهي انسان ذات جي مٿان ماڻهو بيهوش نظر ايندا به نشو نه هوندو ان ڏينهن جي ڀونچال ۽ سختي ۽ زور دباء ان جو اثر دماغن تي اچي ويندو جنهن ڏينهن توهان ڏسندؤ ان ڏينهن کي وساري ويهندي هر کير پياريندڙ عما ارضعت کي يعني جنهن کي کير پياريندي ان کان غافل ٿي ويندي تذهل عما تضع ڪل ذات حمل حملها وتري الناس سڪاريٰ ماڻهن کي ڏسندين ته نشي ۾ پيل هوندا وما هم بسڪاريٰ هو نشي ۾ نه هوندا ولڪن عذاب الله شديد الله جو عذاب سخت ايڏي هول ايڏي شدت اچي ويندي. هتي هڪڙو سوال ٿو پيدا ٿئي ته اها گهٻراهٽ جيڪڏهن عام هوندي ته پوء لا يحزنهم الفزع الاڪبر ۾ نفي باعتبار اڪثر احوال جي آهي معنيٰ ڪي اهڙيون حالتون هونديون جن تي ماڻهن کي فزع اڪبر گهٻراهٽ انهن کي پريشان تنگ نه ڪندو يا هي آيت اڪثر ماڻهن جي باري ۾ اڪثر ماڻهن جي باري ۾ مخصوص ماڻهو اهي آزاد هوندو آهي گهبراهٽ کان يا هوندو ته انهن جي لاء تمام ٿورڙو جيئن حديث پاڪ ۾ اچي ٿو صعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله سڀ بيهوش ٿي ويندا جيڪي به آسمان زمين ۾ هوندا مگر جنهن جي لاء الله گهري نبي سائين فرمائن ٿا ته پهريون پهريون افاقي ۾ مان ايندس

قيامت کان بعد وري بعث بعد الموت، جزا، سزا، انهن تي وڏا اعتراض. ڀئي ماڻهو جڏهن مري ڳري هڏيون به ريزا ريزا ٿي وينديون تو ڪيئن ٿو سمجهه ۾ اچي ته ٻيهر جيئرو ٿيندو؟ توکي ڪيئن ٿو سمجهه ۾ اچي ته اهو ماڻهو پيدا ٿيو آهي؟ نئين سر جو اٿارڻ ۾ توکي نٿي اچي ڳالهه سمجهه ۾؟ ماڻهو سمپل تي سڄي ڪمپني جي ڪارڪردگي کي فيصلو ڏيندو آهي تو ان جو نمونو ڏسي الله تعاليٰ هر هڪ انسان کي

من تولاه من اتبعه تولاه بمعني اتبعه فأنه يضله پوء شيطان ان جو گمراهه ان کي گمراهه ڪندو جيڪو شيطان جي ڪڍ لڳو ويهديه الي عذاب السعير جهنم جي پاسي ڏي ان کي رستو ڏيکاري ڇڏيو پاڻ سان گڏ هن کي ٻوڙيندو وڃي جهنم ۾ اهو رب تعاليٰ فيصلو ڪري ڇڏيو شيطان جي لاء ياد رکو شيطان جي سنگت کي

هن ڳالهه کي ڏسو قرآن پاڪ ۾ عقائد کي تجرباتي طور تي بيان ڪيو ويو آهي اهو وڏو هڪڙو طريقو آهي تسليم ڪرائڻ جو شبهات کي ختم ڪرڻ جو فرمائي ٿو رب تعاليٰ انا خلقناڪم اسان توهان کي پيدا ڪيو آهي من تراب مٽي منجهان پهرين آدم عليه السلام کي مٽي منجهان سڌي طرح ثم من نطفة پاڻي جي قطري مان تان پيدا ٿيو آهي سلسلو انسان ذات جي پيدا ٿيڻ جو غذا کان خون پيدا ٿيو خون مان پاڻي جو قطرو پيدا ٿيو نطفو اتي تشڪيل ٿي تخليق ٿي يا غذا جن شين مان کاڌائين اهي مٽي جي پيدا ٿين مٽيء کي هڪڙي تبديل ٿي اچي تحويل ٿي اچي ٻيو ته ڪجهه ناهي ڪڻڪ جو داڻا پوکيو ان ٺهي اتان نڪري اچي گهڻو ئي

انهيء ماڻهوء کي اسان ڪيئن اڀاري دنيا جي اندر هيڏو ڪيو. تري الارض هامدة ڏسو زمين ساري خراب ٿي پئي آهي، دٻي پئي آهي. فاذا انزلنا عليها الماء جڏهن پاڻي ان جي مٿان وسايون ٿا مينهن اهتزت تازي ٿي وئي وربت اڀري آئي اڳي دٻيل هي هاڻي ٻه ٽي ٻه ٽي فٽ مٿي چڙهي آئي وٺي جو پوک اٿي چار فٽ پنج فٽ جيڪي پوک ٻارهن ٻارهن تيرهن فٽ جيڪو جوئر جو ڪانو هي زمين مٿي چڙهي آئي آهي هيڏو

الله تعاليٰ پنهنجي رحمت جو پاڻي انهن جي مٿان وسائي خوش منظر عجيب قسم جا فرحت بخش ميوا، وڻ، گل، خوشبويات، عطريات سڀ شيون وڌا. ذالڪ اجهو اهو بان الله هو الحق سڀ ان واسطي آهي ته الله اٿو حق وڏو دليل آهي اهو سارو برهان آهي اني

مٿي جيڪي ڳالهيون مذڪور ٿيون انهن مان اسان کي هي معلوم ٿيو ته هڪ ته يقيناً ۽ بالتحقيق الله موجود آهي اهڙو مضبوط حڪيمانه نظام ۽ اهڙيون ڪاريگريون ٻئي کان نه ٿينديون. ٻي ڳالهه هيء معلوم ٿي ته الله تعاليٰ مردن کي ۽ بي جان شين کي جيئرو ڪندو آهي. مٺ خاڪ جي ان کي وجود ڏنائين. بي جان قطري پاڻيء جي تي انسان جي تصوير چٽي آهي. روزمرهه ٻج، سلا، گاهه، اوڀڙ ڦٽن ٿا. اها الله تعاليٰ جي قدرت آهي. زمين ۾ روح نباتي سلن جي ٻجن ۾ ڦوڪي انهن کي وڻ ۽ وليون، ميوا، ڪري ٿو اڀاري.

پنهنجي قدرت ڪامله حڪمت بالغه سان الله تعالي اهڙي عجيب غريب شيون دنيا ۾ پيدا ڪيون فنا ٿي وڃن وري اڀرن فنا ٿي وڃن وري اڀرن انسان کي انهن ڳالهين تي غور ڪرڻ گهرجي پنهنجي هن محدود زندگي ۾ سعادت ۽ شقاوت جو فيصلو ڪري جڏهن رستو مليل آهي اهو استعمال ٿيل به آهي تجرباتي طور به اهو رستو سعادت جو انسان جي آڏو ظاهر آهي

۽ انصاف جو دستور آهي ته جنهن شخص نيڪي ڪئي آ محنت ڪئي آ ان کي بدلو ملي يا برائي ڪئي آ ته ان کي سزا ملي انصاف جي تقاضا آهي دنيا جي جهان ۾ ماڻهو انهي انصاف جو ڪاربند آ پاڻ ذاتي طور صبح کان وٺي شام تائين هڪڙو مزدوري ڪري ٿو تنهن کي مزدوري ملي هڪڙو ماڻهو ٻئي سان بيواجبي ڪري ٿو تنهن کي سزا لڳي ۽ جيترو ممڪن آهي هن کي اتي جو اتي ڏيڻ گهرجي اهو فيصلو آهي انصاف ۽ عدليه جو قانون هاڻي جيڪڏهن رب تبارڪ و تعاليٰ دنيا جي جهان ۾، هر نيڪي ۽ هر برائيء جو عيوض نه ڏئي ته اهو عام عدليه جيڪا انسان ذات جي درميان آ، ان کان به ڪريل ڳالهه ٿي وئي. جيئن ته دنيا جو جهان انسان جي جزا سزا جي لاء گنجائش ڪندڙ ناهي، ڪفايت ڪندڙ ناهي. ڪڏهن ايڏا وڏا درجا ملي ٿا وڃن جو هن دنيا جي جهان ۾ ان جو عشر عشير به نه ماپي سگهجي. ڪڏهن ايڏا جرم ۽ ايڏيون سزائون آهن جيڪي هن دنيا جي وسعت ۾ پوري نه اينديون. تنهن لاء الله تبارڪ و تعاليٰ انسان جي جيڏي جو عظمت هئي ايڏو جهان پريان ٻيو پيدا ڪيو جتي هن کي ٻنهي قسمن جو عيوض ملي، نيڪيء جو ۽ برائيء جو. ايڏو وڏو ظرف آهي، وڏو ميدان آهي. جيڪڏهن ڪو مجرم ڪنهن جاء تي لڀندو آهي ته ان کي اتي سزا نه ڏبي آهي پر ٻاهر ميدان تي آڻي سزا ڏبي آهي. جيڪڏهن ان مجرم کي اتي سزا ڏيڻ جي جاء ئي نه هجي ته پوء ٻاهر سزا ڏبي آهي. الله تعاليٰ ان مجرم کي دنيا کان ڪڍي ٻاهر سزا ٿو ڏي. ۽ نيڪوڪار جي بدلي کي الله تعاليٰ ٻاهر نيڪيون ٿو ڏئي بدلا ٿو ڏئي ڇاڪاڻ ته هتي هن دنيا ۾ اها جاء رهڻ جهڙي ناهي بدلي ملڻ جي ڪو موقعو ڪونهي انسان کي الله تعاليٰ دائمي زندگي عطا ڪري پيدا ڪيو آهي پوء جي شر گذاري ته شر جي زندگي جي خير گذاري ته خير جي زندگي انسان هميشه جي لاء پيدا ٿيو الله تعاليٰ جي هڪڙي صفت آهي الباقي المبدي الباقي رب تعاليٰ جي باقي جي صفت هن ڳالهه جي تقاضا ٿي ڪري ته اهڙي مخلوق به ڪا هجي جيڪا باقي رهي ۽ ڪائنات ۾ مخصوص بي ذات به هجي اهو آهي انسان هاڻي ان کي ٻيهر عوض ڏيڻ جي لاء اٿارڻ لازم آهي هن دنيا جي اندر ڪم ڪيو جسم ۽ روح سان گڏجي ٻه همراهه گڏيل آهي هڪڙو جسم ٻيو روح هڪڙو مادو ٻيو ان جو حساب انهن ٻنهي گڏجي ڪم ڪيو نه هاڻي بدلو انهن کي ملي ته گڏجي ملي نه ٻه مزدور جو گڏجي ڪم ڪن ته ٻنهي کي ملي ڪين مزدوري هڪڙي کي ملي ٻئي کي ڇڏي ڏجي ائين کڻي سمجهو جسم ۽ روح اهي ٻه گڏجي دنيا ۾ ڪم ڪن ٿا هاڻي انهن کي عوض ملڻ گهرجي ته گڏجي ملڻ گهرجي هڪڙي کي بدلو نه ملندو ماڻهو جيڪڏهن فوت ٿي ويندو آهي پوء جيڪڏهن ڪنهن ڏي ڪا هن جي رقم رهجي ويندي آهي ته پوء ان جي روح کي ته ڪونه ڏيندا آهن ان جي مائٽن کي ڏيندا آهن ٻين کي ڇو ته جسم ۽ روح پاڻ ۾ جدا ٿي ويا هاڻي ان کي نه ملندي يا عزت ڪنهن کي ڏين آرڊر جو اچي ته هن کي حڪومت ڏيو پوء جنازي کي کڻي ويهاربو ڇا ڪرسي تي پوء ته مري ويو

فرض ڪريو هتي مجلس ۾ صبح کان وٺي توهان هڪ ٻئي کي ڏسو ٿا، پنهنجي پاڙيسري کي ڄاڻو ٿا جيڪو توهان جي ڀرسان ويٺو آهي. پريان هڪڙا پنج ماڻهو ڊوڙندا آيا لٺين ڪهاڙين سان، جو خير ته آهي، جي فلاڻو همراهه اسان جي چوري ڪري ڀڄي آيو آهي جاني.

ڪم نٿو ڪري سگهي. تدبير ۽ تصرف ۾ محتاج مادي ڏي آهي. وري مادو به ايئن خاڪ جو ڪو ڪم نٿو ڪري سگهي جيستائين ان ۾ حيوانيت ۽ حياتي نه آئي آهي. اها زندگي مشترڪه آهي، ڪردار مشترڪو آهي ٻنهي انهيء زندگيء ۾. ته هاڻي بدلو به انهن کي ملڻ گهرجي نه گڏ. جڏهن ڪردار گڏ آهي. ڪو دعويٰ جيڪڏهن اڪيلي جي ڪري ٿو صرف روح جي ته انهيء اهو ڪم ڪيو آهي صرف جسم ته ان کي توهان غلط ٿا چئو چئبو ته دنيا جو ڪم انهي ٻنهي جي گڏجاڻي کان سواء نه ٿيندو ته پوء دنيا جو بدلو به ٻنهي کي ملي نه هڪڙي کي نه ملي تڏهن الله تبارڪ وتعاليٰ صرف جسم کي سزا نه صرف روح کي سزا يا جزا نه بدلو نه پر ان کي گڏي وري اٿاري بيهاري ڏيندو انصاف ۽ ۽ عدل جي تقاضا آهي بعث بعد الموت عقلي شيء آهي ان الله يبعث من في القبور بيشڪ الله تعالي اٿاريندو جيڪي قبرن ۾ سڀني کي اٿاريندو صرف روح کي بدلو نه ڏيندو صرف جسم کي بدلو نه ڏيندو توهان دنيا جي اندر صرف روح يا صرف جسم کي نه بدلو نه سزا ڏيئي ٿا سگهو هڪڙو جيڪڏهن ڪو مجرم آهي جنهن کي چوڏهن سال سزا اچي وئي آهي پر مري ويندو تنهن جو جنازو سرڪار ڪڍي ڏيندي ٻاهر

جيئن وڪيل سندون پيش ڪندا آهن، اهڙي طرح سند. جاهل ماڻهو خدا جي حق ۾ ٽنهي ڳالهين کان ڪورو، اٿي ۽ پوء اختلاف ٿو ڪري. ثاني عطفه موڙيندڙ پنهنجي پاسي کي تڪبر ڪري. العطف الجانب ثاني لاوي موڙيندڙ. موڙيندڙ پنهنجي ڪلهي کي، ليضل عن سبيل الله، جيئن ماڻهن کي گمراهه ڪري. له في الدنيا خزي، ان کي دنيا ۾ آهي رسوائي. نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، قيامت ڏينهن ان کي عذاب باهه جو چکائينداسين. جيڪو شخص بغير حجت جي، بنا دليل جي، محض عناد ۽ ضد جي بنياد تي الله جي ڳالهين ۾ ٽڪراء ٿو ڪري، ان جي اها سزا آهي. مطلب هن جو هي آهي ته جيئن ٻين ماڻهن کي ايمان جي راهه کان روڪي، الله تعاليٰ اهڙي ماڻهوء کي ذاتي طور به ۽ ان گمراهيء ۾ اڳواڻيء جي سبب به آخرت ۾ رسوا ڪندو بما قدمت يداڪ هو چوندو ايترو ڇو الله فرمائيندس تنهنجي هٿن اسان ڏي اها شي موڪلي جنهن جو بدلو توکي ڏنو ٿو وڃي ان الله ليس بظلام للعبيد الله تعاليٰ ٻانهن تي ظلم ڪندڙ ڪونهي جو ڪنهن سان ظلم ڪري سزا ڏيندو ۽ پوري سزا هوندي زيادتي نه ٿيندي هٿن جو ڪيو هن کي ملندو جيترو هن جو ڪردار هوندو ايتري هن جي سزا هوندي ڪردار کان مٿي سزا ڪانه هوندي حضور انور صلي الله عليه وسلم جن وٽ مدين منور ۾ هن سورت جون ڪي آيتون مدني آهن مديني منور ۾ جماعت بدوين جي آئي، مهاجر. هڪڙو انهن مان اهڙو هيو جو جيڪڏهن طبيعت هن جي خوش هجي چڱو ڀلو ٿي پوي عافيت وارو ڏاڍو خوش ٿئي وري گهوڙي به ڦر ڄڻي وجهيس پوء ته سائين عيد

پر هن سال اسان کي اسلام مون نفعو ڪونه پهتو. منهم من يعبد الله علي حرف ڪيترا ماڻهو اهڙا آهن جيڪي عبادت ڪندا آهن الله تعالا جي پاليسيء تي حرف چئبو آهي ڪناري کي پاليسي کي فان اصابه خير جي خير برڪت پهچي وئي ته اطمان به ڏاڍو خوش ٿئي ۽ سڀ ڪجهه ٿيو وان اصابته فتنة جيڪڏهن فتنو پهچي ويو ته تڪليف اچي وئي انقلب علي وجهه اٿلي ويندو پنهنجي منهن تي، موٽي ويندو پنهنجي منهن تي ڦري. خسر الدنيا، دنيا به پنهنجي گم ڪيائين ۽ آخرت به. ذالڪ هو الخسران المبين، اهو خسران مبين آهي. دنيا گم ڪيائين اها ته هئي ٿي وئي، آخرت گم ڪيائين گندو عقيدو رکي. انسان دين کي ماڻهو مقاصد ۽ دنيا جي مفاد لاء استعمال ڪندو ته پوء ڪهڙو ماڻهو آهي جيڪو مصيبتن کان آزاد آهي؟

ذلک هو الخسران المبين ۽ خسران مبين آهي محض آدمي دنيا جي غرض سان دين کي اختيار ڪري ٿو اها به غلطي آهي ان جي دل مذبذب رهندي پريشان رهندي دين ۾ داخل ٿيڻ کان بعد انتظار ڪندو ته مان کي ڪا ڀلائي ملي بظاهر زندگي ۾ قائم تڏهن بندگيء تي عبادت تي قائم تڏهن رهندو جڏهن هن کي خير ۽ برڪت پئي نظر اچي جيڪڏهن تڪليف ڏسي ته ڇڏي وڃي. تڪليف اچيس، مصيبت اچيس، گرمي سردي اچيس، نماز ڇڏي ويندو، نيڪي جو ڪم ڇڏي ويندو. هاڻي اهو ائين ٿيو جو دنيا ته هلي ويس تڪليف جي ڪري ۽ دين به ويس هليو جو دين به ڇڏيائين. هڪڙي ويچاري شاعر چيو آهي نرقع دنيانا بتمزيق ديننا

اڙي ميان هيڏي هل نماز تي ذرا ماڻهو ويٺا آهن دڪان تي گهڻا ڪيئن هلان دين کي ڦاڙي ٽڪرو وڌائين دنيا ۾ اڙي بابا هي توکي نوڪري آهي توکي پگهار ملي ٿي هن حڪومت ۾ تون ملازم آ ٻيو ڪهڙو ڪم اٿي نماز ته پڙه چي سائين ملازمت آ نوڪري ڇا ڪيان هيڏي الله تعالي جيڪا هن کي زندگي ڏني آ دولت ڏني آ نعمت عافيت صحت اها نه هتي به هن پنهنجي هن دنيا کي ٽڪرو وڌو اهڙي طرح ٺڳيون حرڪتون ٻيون ٽيون سڀ اي دنيا کي درست ڪرڻ جي لاء ماڻهو گويا دين جا ٽڪرا ڪڍندو دنيا کي ٺاهيندو ٿو وڃي فلا يبقي ديننا دين ته ويو ٽڪرا ڪڍي ڇڏيائين ان جا فلا يبقي ديننا ولا ما نرقع جنهن کي ٿگڙيون وڌائون دنيا کي ٺاهيائون اها به هٿن مان ۾ نڪري ويندي نه انسان جڏهن مرندو ته ٽي شيون هتي رهن ٿيون ٻه هن کي صفا ڇڏي ٿي وڃن هڪڙي گڏجي ٿي هلي مٽ مائٽ دنيا کي ته گهر ڦٽي ڪئي مٽ مائٽ ڪلهي تي کڻي هلنس ٿا اوستائين ڪجهه تسلي اٿس ته ٺهيو يار مائٽ مون سان هليا هلن ٿا دنيا ته وئي وري جڏهن قبر ۾ لاهي پورينس ٿا چي ٿو ويل ٿو مانکي ڪيئن ٿا ڦٽي ڪيون وڃو مان سان ڪو ته هجي اندر عمل صالح هتي رهندو جيڪڏهن هوندو ته اهو چڱو ٿيندو جيڪڏهن نه ته چلو ختم ٿي خسر الدنيا والآخرة اهو ماڻهو دنيا ۾ به اڪارت آخرت ۾ به ذالڪ خسران مبين وڏو نقصان آهي شخص کي

سڏيندو وڃي ٿو ان کي جو ضرر انهيء جو البت ضرر ان جو وڌيڪ اقرب آهي ان جي نفعي کان معنيٰ بتن کي سڏي ٿو الله کان سواء ٻين کي پنهنجي مدد لاء پڪاري ٿو جيڪڏهن حاڪم آ ته ٻين بادشاهن کي ٿو سڏي امير وزير آ ته پنهنجي بادشاهه کان مدد ٿو وٺي جيڪڏهن فقير غريب آ ته پوء قبر وارن کان، بتن وارن کان، بتن کان، پٿرن کان، وڻن کان، جهڙي جهڙي مذهب جو آهي، انهيء طرح مدد جي لاء هنن کي پڪاري ٿو. هاڻي هي جدا ڳالهه آهي ته سوال هن جي کي فائدو ٿيو آهي يا نه ٿيو، جدا مسئلو آهي. ڪڏهن ڪڏهن نقصان انسان کي پنهنجي هٿئون پهچي ويندو آهي. ڪڏهن انسان جو نقصان تلافي ٿي ويندو آهي، قدرت جو قانون آهي. ڪڏهن ان جي تلافي نه ٿيندي آهي، پوء ماڻهو نقصان الله جي پاسي کان سمجهندو آهي. نفعو وري غير جي پاسي ڏسڻ لڳو. عقل جي ڪمي انسان جي. هي سڏي ٿو الله کان سواء ٻين کي، جيڪي نه نفعو نفعو ڏينس نه نقصان. ذالڪ هو الضلال البعيد يا دور درجي جي گمراهي. سڏي ٿو انهن کي جنهن جو ضرر پاڻ اقرب آ نفعي کان شرڪ آ، ڪفر آ، وڏو ضرر آ اهو. نفعو ته جڏهن ٿئي، حالي ته ايمان ويو، اخلاق ويو، رب سان تعلق ٽٽو، غير الله کي سڏي بيهي رهيو. الله تي ڀروسو جيڪو ڪرڻو هيو، خدا جي طرفان نصرت نازل ٿيڻ واري هئي، اها سڄي هن زائل ڪري ڇڏي. لبئس الموليٰ، هن پنهنجو مالڪ جيڪو ٺهرايو آهي، بڇڙو اٿس دوست، بئس العشير، بڇڙو اٿس اهو رفيق، بيڪار رفيق. ان الله يدخل الذين آمنوا، الله داخل ڪندا مؤمنن کي، جن عمل صالح ڪيا، جنات ۾ تجري من تحتها الانهار، ان الله يفعل ما يريد. پر الله تعاليٰ ڪندو آهي جيڪي ارادو ڪري. يفعل ما يريد معنيٰ رب تبارڪ وتعاليٰ جيڪي چاهي اهو ارادو ڪري. من ڪان يظن ان لن ينصره الله جيڪو اهو گمان ٿو ڪري ته الله تعاليٰ هن جي مدد نه ڪندو دنيا ۾ هڪڙا ماڻهو اهڙا آهن اهو گمان ٿا خدا ۾ رکن ۽ غلط گمان منڪرين انجام جا آخرت جا منڪرين اهي ائين ٿا چون. والآخرة نه ڪي آخرت ۾ الله فرمائي ٿو ته ان ماڻهوء جي لاء هي حڪم آهي جيڪو ماڻهو اهو فيصلو ٿو پنهنجي لاء ڪري ان جي لاء هي حڪم آهي فليمدد بسبب الي السماء

اهي هن لفظ هن لفظ جو مطلب ڇا آهي گمان ڪندڙ ماڻهو هڪڙا اهڙا هيا جيڪي الله جي عبادت ان طريقي سان ڪن پاليسي ٿا ڏسن هڪڙا اهڙا ماڻهو آهن جيڪي علمي طرح سان جاهل بڻجي مقابلي ۾ ٿا اچن جاهل ماڻهو علمي طرح سان مقابلو ٿا ڪن اچي حالانڪ علم ڪونهي. ٻيا اهڙا جاهل جو عبادت ۽ عمل ٿا ڪن پيا غرض تي. مٿيون مضمون هو ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدي ۽ ٻيا اهڙا من الناس من يعبد الله علي حرف هو علم جو ٽڪر ٿو کائي هي عمل صالح سان ٽڪر ٿو کائي پوء انهن ماڻهن جو ته الله تعالي حال ٻڌايو. هڪڙا دنيا جا پوڄاري، ٻيو علمي معاملي ۾ انتهائي جاهل، پاڻ کي وڏي ۾ وڏو علم وارو سمجهي ۽ پوء الله الله جي رسول سان ان جي قانونن سان جهڳڙا ڪرڻ وارا. هتي رب تبارڪ وتعاليٰ ڳالهه ٿو ٻڌائي اهڙن شخصن جي، جيڪي شخص حضور انور صلي الله عليه وسلم جي متعلق فيصلو ڪري چڪا آهن ته اهو ڪامياب نه ٿيندو. انهي جي مهم ڪامياب نه ٿيندي، اسلام ۽ مسلمان ڪامياب نه ٿيندا. رب تعاليٰ ان کي جواب ٿو ڏي، اهو ڪم تنهنجي فيصلي تي موقوف ڪونهي. تون جيڪڏهن ان ڪاميابي کان ناراض آن ۽ تون پنهنجي انهي فيصلي تي پڪو آن، مضبوط آن، ته پوء توکي ڪاميابي جڏهن نظر اچن ته پوء ڦاهو کائي مرجانء، ڇو ته تنهنجي برخلاف ٿي ويو ڪم. خلاصو مطلب اهو آهي. جيڪو الله تعاليٰ جي امداد، دين جي ڪاميابي، حضور انور صلي الله عليه وسلم جي پروگرام کي شايع ٿيندي ڏسي دنيا ۾ فيصلو ڪري ته اهو اجايو ڪم آهي سڄو اهو فيصلو ڪيئي هاڻي ڏسي ٿو پنهنجي مرضي جي خلاف ڪاميابي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ان کي موڪل آ ته ڀلي ڦاهو کائي مري خلاصو مطلب اهو آ في الحال ذهن ۾ آڻڻ جي لاء مان ان جو مطلب ٻڌايو

معنيٰ الله تعاليٰ رسول جو دنيا ۾ مددگار ڪونهي جو هن جي ڪلمي کي هو بلند ٿو ڪري هن جي دين کي ظاهر ٿو ڪري نه ڪي آخرت ۾ الله تعاليٰ هن جي مدد ڪندو جو هن جا درجا بلند ڪري يا جن ان رسول سان ساٿ ڏنو تصديق ڪئي ان کي جنات عطا ڪري نعمتون رحمتون عطا فرمائي يا جيڪو انهن جي مخالفت ڪري الله تعاليٰ انهن کي عذاب ڪري جهنم جي باهه چکائي پوء جيڪي شخص انهي حضور انور صلي الله عليه وسلم جي پروگرام جي دشمني ڪن ٿا ۽ دل ۾ حسد رکن ٿا ۽ اهو فيصلو ڪن ٿا ته خدا ان جي مدد نه ڪندو پوء جڏهن جو مدد ڏسي ٿو نشاني ڏسي ٿو ته پوء ڀلي مري ڀلي ڦاهو کائي سماء مان مراد پوء هتي ڇت وٺبي ڪل ما علاڪ فهو سماء جيڪو توکان مٿي آهي آسمان آهي هتي ڇت ڀت ۾ رسو ٽنگي

آيا ڀلا هن جي انهي پروگرام کي ڪامياب بڻائي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي جيڪا اسان جي مدد آهي انهي کي بند ڪري سگهي ٿو ايڏي محنت ڪري پڇاڙيء ۾ الله بي پرواهه آهي ڪو وڃي مري ته مري رب تعالي دين کي بلند ڪندو ڪو جيئرو رهي ڪو مري ڪو ڪامياب ٿئي ڪو ناڪام ٿئي ڪو حسد ۾ اچي ڪو خوشي ۾ اچي الله تعاليٰ پنهنجي پروگرام کي جيڪو رسول کي ڏنو اٿئي هن کي ڪامياب بڻائيندو هڪڙي معنيٰ اها

نبيء جي نصرت کي روڪي ٿي، اها هن کي ناپسند پئي لڳي. هڪڙي معنيٰ ان جي آهي، فليمدد بسبب الي السماء، پوء ڊگهو ڪري ٻڌي ڪنهن رسي کي، سبب معنيٰ رسي، مٿين طرف، آسمان جي طرف، معنيٰ مٿئون کان رسي ٻڌي، مراد اتان آهي سقف بيت يا وڻ، ثم ليقطع، پوء گهٽو کائي مري. فلينظر ته ڏسي هل يذهبن ان جي اها پاليسي زائل ڪري ٿي ما يغيظ جنهن کي ناپسند ٿو ڪري معنيٰ الله جي مدد رسول ڏانهن الله جي طرفان ڪاميابي دين جي انهن کي زائل ڪري سگهي ٿو مطلب هي آهي ته دنيا جي اندر ڪا به طاقت الله تعاليٰ جي دين کي روڪي نٿي سگهي ماڻهو ڦاهو کائي مرن تباهه ٿين، زيان ٿين، مدد الله جي نه ويندي، دين کي ترقي جيڪا نصيب آهي سا ٿيندي. هڪڙي معنيٰ سائين جي آهي. ٻي معنيٰ حضرت شاهه صاحب جن ڪئي آهي. من الناس من يعبد الله علي حرف جي مضمون کي ربط ڏياري اٿن هن سان من ڪان يظن ان لن ينصره الله ۾ جيڪو هو جو ضمير آهي سو اهو من ڏي ٿو ورائي رسول ڏي نه جيڪو گمان ٿو ڪري ته الله تعاليٰ مدد نه ڪندو ان جي يعني سندس مطلب ته دنيا جون تڪليفون ڏسي خدا کان هڪڙو نااميد ٿي ويو آهي ۽ ان جي بندگي ڇڏي ڏني اٿئي ڪوڙن شين کي پوڄا ڪرڻ لڳو آ ۽ اهو پنهنجي دل کي قرار ڏيڻ جي لاء هي قياس ٿو ڪري جيئن هڪڙو شخص ڪنهن وڏي رسيء ۾ لڙڪيو پيو رهي پاڻ کي انهيء طرح ٿو سمجهي پوء جيڪڏهن چڙهي نٿو سگهي ته توقع ته اٿس ته من انهيء رسيء ۾ هٿڙا وجهندو وجهندو وجهندو مٿي چڙهي وڃان. پر جڏهن رسي ٽٽي وڃي ته پوء ڪهڙي اميد؟ معنيٰ مطلب هي وڃي ٿيو ته الله جي رحمت کان نااميد ٿي ڪري هڪڙو ماڻهو ڪاميابي حاصل ڪري رسي چئبو الله جي اميد کي، ڪاٽڻ چئبو نااميد کي، آسمان مان مراد بلندي، مطلب هي آهي ته هڪڙا ماڻهو اهڙا آهن جيڪي الله تعاليٰ جي عبادت ڪن ٿا پاليسيء تي، خير پهچي برڪت پهچي ته ڀلو ڀلو آء جيڪڏهن نقصان ٿي ويو ته پوء ڦٽي ويو، هي اهو شخص آهي جيڪو گمان ٿو ڪري ته هاڻي الله منهنجي مدد نه ڪندو نه دنيا ۾ نه آخرت ۾ اوڏي ضمير ورايو ويو الله تعاليٰ ٿو فرمائي. ته پوء رسي جيڪا آهي آسمان ڏي، اها هن جي هئي ٻڌل، پوء اوڏانهن هن کي مزو نه آيو، اها رسي ڪپي اميد الله ڏانهن ڪپي ڦٽي ڪيائين. هاڻي اها هن جي پاليسي جيڪا هن ڪئي آ، معنيٰ جيڪو تعلق الله سان هيس، هن ڇني عبادت کان منهن موڙي ٽوڙي ٻئي پاسي رخ ڪيو آ، ڀلا اهو رخ جيڪو هن بدلايو آ، اهو ڪامياب ڪندس ڇا؟ اها تعريف، اها معنيٰ ڪئي آ شاهه صاحب. الله کان هڪڙو ماڻهو رسي. ٻين شين سان تعلق رکي، رسي اميد جي ٽوڙي ٻين ۾ ٻڌي، اها پاليسي هن کي نفعو ڏيندي؟ ڪمبخت، جيڪڏهن توکي الله جي پاسي کان نفعو نه پهتو آ ته به ته وري انهيء کي چنبڙي پئو نه. وري به رب کي چنبڙ نه. ان کان وڌيڪ ڪا ٻي شيء آهي؟ نفعو خدا توکي اهو ڏيندو جيڪو توکي مقدر هوندو. ڪڏهن ڪڏهن ٻانهي کي الله تعاليٰ نفعو هن ڪري نه ڏيندو آ ته اهو نفعو هن کي نقصان ڪندو. مريض گهرندو آ ته مان کي هيء به شيء ملي، هيء به شيء ملي، هيء به شيء ملي.